SBS ລາວ ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນະທີ່ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ມີການປົດນາຍບ້ານ ທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າຈັດບຸນບັ້ງໄຟ ຂັດກັບຄຳສັ່ງການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນຂ່າວໃຫຍ່ໃນໂລກໂຊຊຽວຂອງລາວ ຫວ່າງໄວໆທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ກະມີຜູ້ນຳຄລິບ ບຸນບັ້ງໄຟທີ່ບ້ານໂພນສິມ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມາໂພສເຟສບຸກ ແລ້ວກະຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ໃຜອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດບຸນນີ້ເນາະ ອ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ແທນແກ້ວ ພົມວິດາ ຮອງເຈົ້ານ ະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ກະໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວດ່ວນຜ່ານລາຍການຄລິກທັນເຫດການວ່າ ພາບປະເພນີບຸນບັ້ງໄຟທີ່ແຊກັນໃນສື່ອອນລາຍ ເປັນເຫດການຈິງ ເກີດຂຶ້ນທີ່ບ້ານໂພນສິມ ຫວ່າງວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ນັບແຕ່ມີຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກະໄດ້ສັ່ງລັອກດາວ ແຕ່ວ່າທາງວັດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງກະຍັງຝືນຈັດປະເພນີບຸນບັ້ງໄຟ ໂດຍມີຊາວບ້ານຮ່ວມບຸນປະມ ານ 100 100 ປາຍເນາະ ແລະ ກະບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນຳ ທ່ານ ແທນແກ້ວ ກ່າວວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໂພນສິມ ຫຼືວ່ານາຍບ້ານ ລະເມີດຄຳສັ່ງທີ່ສັ່ງຫ້າມຈັດບຸນປະເພນີ ຫຼືວ່າບຸນທີ່ມີ ການ ຊຸມນຸມຂອງຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໂພນສິມຍຸຕິການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍທັນທີແລ້ວເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນາຍໝອກນາຍບ້ານນີ້ນະ ແມ່ນວ່າແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ມັນມີນາຍບ້ານຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ລະກະຖັດຂຶ້ນໄປກໍແມ່ນຕາແສງ ລະຂຶ້ນໄປອີກກະແມ່ນເຈົ້າເມືອງ ລະກະເຈົ້າແຂວງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນສະໄໝນີ້ນີ້ ຄືການປົກຄອງໂດຍລັດທິຄອມມູນິດໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ ກໍ ນາຍບ້ານນີ້ມັນ ມັນ ມັນແທນຕາແສງແລ້ວ ແຕ່ວ່າຕາມປົກກະຕິນີ້ກໍຢູ່ໃນລາວນີ້ ການປົກຄອງນີ້ ພະນັກງານຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າເຈົ້າແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ຫຼືວ່າແມ່ນຫຍັງກະຢ່າ ເຈົ້າເມືອງ ນາຍບ້ານ ແມ່ນຫຍັງກະຢ່າ ລະ ແມ່ນວ່າ ບອກໄດ້ໃຊ້ຟັງ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງມາບອກບໍ່ໄດ້ໃຊ້ບໍ່ຟັງ ຄືວ່າມາຈັດບຸນບັ້ງໄຟນີ້ ຂັດກັບການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນເຫດການຢາກແປກໆ ຫຼືວ່າ ພິເສດແດ່ ມີການບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງດັນໄປຈັດບຸນບັ້ງໄຟຂຶ້ນຈົນໄດ້ ອັນນີ້ຄືຜູ້ກ່ຽວກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າຈັດບຸນແລ້ວ ກະມີ ມີຄຳສັ່ງຢຸດປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນ ເປັນການຈັດບຸນຂອງ ຄະນະກຳມະການ ລະກະໃນ ໃນບ້ານເຫັນ ເຫັນຮ່ວມກັນ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວເນາະ ອື ກະແມ່ນຢູ່ ເພາະວ່າຄຳສັ່ງນີ້ ມັນສັ່ງຂຶ້ນມາແຕ່ຂັ້ນເທິງໆໆພຸ້ນ ລະກະຫຼຸດລົງມາ ຫຼຸດລົງມາ ຫຼຸດລົງມາ ໄປຮອດຂັ້ນຕ່ຳສຸ ດແມ່ນນາຍບ້ານນີ້ ແມ່ນວ່າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທີ່ວ່າຄຳສັ່ງອັນເດັດຂາດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວນີ້ໄດ້ລະເມີດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ອະທິບາຍບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີໃຜບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງດັນໄປຈັດຂຶ້ນ ມາ ອັນນີ້ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍຈາກ ຈາກຜູ້ ຜູ້ກ່ຽວ ຫຼືວ່າຜູ້ຈັດເນາະ ແລ້ວທາງການລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ຄືການປົກຄອງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດນີ້ນະ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວຖືກປົດອອກຈາກກ ານເປັນນາຍບ້ານແລ້ວນີ້ ຜູ້ກ່ຽວຖືກລົງໂທດຢ່າງໃດ ອັນນີ້ກະມີການຕັ້ງກຳມະການສອບສວນຫາຂໍ້ເທັດຈິງ ແລ້ວກະ ກະຊິມີການລົງໂທດຕໍ່ໄປເນາະ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ